ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນຄ່ຳຄືນວັນຄຣິສມາສນີ້ ວັນນະສອນມີເພງທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍດີໆ ເພື່ອອວຍພອນໃຫ້ແກ່ ແຟນລາຍການໃນໂອກາດອັນດີງາມນີ້ ແລະ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ ານພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຂໍເຊີນຮັບຟັງເພງໄດ້ນະບັດນີ້
ສະບາຍດີແຟນລາຍການທີ່ໜ້າຮັກທັງຫຼາຍ Merry Christmas ວັນນະສອນດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບມາຈັດເພງເພື່ອສະຫຼອງບຸນຄຣິສມາສຮ່ວມກັນ ດັ່ງທີ່ທຸກໆຄົນໄດ້ຊາບກັນນັ້ນລະ ເທດສະການບຸນຄຣິສມາສນີ້ເປັນເທດສະການຂອງ ການສົ່ງຄວາມສຸກ ມອບຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັນແລະກັນ ເພາະສະນັ້ນ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຈັດເພງຄຣິສມາສ ທີ່ມ່ວນໆນີ້ມອບຄືນໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຄອຍຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈຕະຫຼອດມາຢ່ າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ຂອບໃຈ ແລະ ຂໍຈັດເພງຂອງກຸ່ມສິນລະປິນ Lady Antebellum ໃນບົດເພງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່ຳຄືນນີ້ເປັນຄ່ຳຄືນທີ່ພິເສດ ແລະ ມະຫັດສະຈັນ

ເພງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທດສະການຄຣິສມາສນີ້ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ ແຕ່ແນ່ນອນລະ ວັນນະສອນຈະຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາແຕ່ເພງທີ່ມ່ວນສຸດ ປະທັບໃຈສຸດ ແລະ ຟັງແລ້ວສະບາຍໃຈສຸດ ມາມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ ຟັງ ແລະ ນີ້ກໍເປັນໜຶ່ງເພງທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ແລະ ຫວັງວ່າເພງ Do You Hear What I Hear ຂອງ Susan Boyle ນີ້ ຄົງຈະພາໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານມ່ວນຊື່ນໄປກັບເທດສະການບຸນຄຣິສມາສນີ້